ປະຊາຊົນປະມານ 200,000 ຄົນໃນມາລາວີ ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສຍ້ອນໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ກະທົບກະເທືອນເຄິ່ງປະເທດທີ່ມີຢູ່ 28 ຫົວເມືອງ ເມື່ອຕົກມາເຖິງວັນພຸດແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນທຶກວ່າ ມີຢ່າງໜ້ ອຍ 56 ຄົນແລ້ວໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ເຕືອນວ່າ ຝົນຈະຕົກລົງມາອີກຕື່ມ ລາເມັກ ມາຊີນາ ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງນີ້ມາຈາກນາຊັນເຈ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດຍ້ອນໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ດັ່ງສາລີຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ພວກທີ່ຢູ່ໃນສູນຫຼົບໄພ ກໍແມ່ນຢູ່ໃນຈຳນວນຊາວມາລາວີຈຳນວນ 200,000 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໜີອ ອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍ້ອນນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍຖະໜົນຫົນທາງ ພັດເອົາຂົວໄປ ແລະ ໄດ້ເອົາຊີວິດສັດລ້ຽງໄປເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານອາກາດກ່າວວ່າ ນີ້ເປັນ ຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກລົມໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ ທີ່ພັດມາຈາກປະເທດໂມຊຳບິກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຜູ້ໜຶ່ງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແມັກໂດນອລ ເຄລເມັນສ໌ ເວົ້າເປັນພາສາຊີເຊວາວ່າ It was at midnight while we were fast asleep when I was awakened by sound of something falling down. ມັນເປັນເວລາທ່ຽງຄືນ ເວລາພວກເຮົານອນຫຼັບຢູ່ ຂ້ອຍຕື່ນຂຶ້ນຍ້ອນສຽງອັນໃດອັນໜຶ່ງຕົກລົງມາດັງຂຶ້ນແຮງໆ ຂ້ອຍປຸກຄົນອື່ນໆໃນທັນທີ ແລ້ວກໍເຫັນວ່າແມ່ນຝາເຮືອນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຟ້າ ວໜີໄປຊົ້ນເຮືອນຂອງຫົວໜ້າທັນທີ ຈົນຮອດເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ ເວລາຂະເຈົ້າບອກໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນສູນແຫ່ງນີ້ ສຽງນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງລາວ ໄດ້ພັດເອົາເກືອບວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄປ ແຕ່ລາວກໍສາມາ ດໜີພ່າຍໄປໄດ້ພ້ອມກັບລູກສອງຄົນຂອງລາວ ລາວເວົ້າຕື່ມວ່າ We are now expecting well wishers to provide us with some food, some blankets and also arrange ບັດນີ້ພວກເຮົາຫວັງວ່າພວກໃຈບຸນທັງຫຼາຍຈະຊ່ອຍແຈກອາຫານໃຫ້ພວກເຮົາ ເອົາຜ້າຫົ່ມໃຫ້ ແລະ ໃຫ້ທີ່ພັກພາ ອາໄສໄປຢູ່ບ່ອນສູງກວ່າທີ່ພວກເຮົາຈະຢູ່ໄດ້ ປະທານາທິບໍດີມາລາວີ ທ່ານປີເຕີ ມູຕາຣິກາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກ 14 ຫົວເມືອງທີ່ຖືກກະທົບແມ່ນເປັນເຂດໄພຫາຍະນະ ແລະ ຮ້ອງຂໍເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍດ່ ວນ ແຕ່ວ່າເຄື່ອງບັນເທົາທຸກທີ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເຂົ້າໄປ ແມ່ນຖືກຂັດຂວາງໂດຍຖະໜົນທີ່ຍັງຖືກຕັດຂາດຢູ່ ທ່ານຟຣານຊິສ ກັດໂຊໂກຢາ ປະຈຳໜ່ວຍບໍລິຫານໄພພິບັດ ເວົ້າເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Probably we want to I think call upon our mother department which is the Department of Disaster Management Affairs ບາງທີພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງຫາຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການໃຊ້ເຮລິຄອບເຕີ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຂົນເຄື່ອງບັນເທົາທຸກທາງອາກາດ ໄປຫາສູນຕ່າງໆທີ່ໄປເຖິ ງໂດຍທາງລົດບໍ່ໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກພະນັກງານຮັກສາສຸຂະພາບກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຢູ່ໃນສູນຕ່າງໆ ເພື່ອປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ທ່ານບຣາມ ມະກາວີ ພ ະແນກຄວບຄຸມພະຍາດກ່າວວ່າ ພວກເຮົາປິ່ນປົວພະຍາດເລັກໆນ້ອຍໆນຳ ປິ່ນປົວພວກເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ເຊັ່ນ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ພະຍາດປອດບວມ ພະຍາດທ້ອງສຸ ແລະພະຍາດຕາ ນີ້ແມ່ນບົດບາດສຳຄັນຂ ອງພວກເຮົາ ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຄ້າຍໆຄືກັນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ມາລາວີເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ ໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປ 276 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ 230 ພັນຄົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຜນການທີ່ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຍ້າຍຜູ້ຄົນໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ສູງກວ່າ ທ່ານຟຣານຊິສ ກັດໂຊໂກຢາ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະສະສາງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກໄພຫາຍະນະອັນຮ້າຍກາດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2015 ນັ້ນ ລວມທັງອັນ ທີ່ຫາກໍເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາປີ 2019 ນີ້ໃຫ້ໝົດໄປ ຢ່າງໃດກໍດີ ພວກພະຍາກອນອາກາດກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ອີກອາທິດໜຶ່ງຝົນຕົກໜັກຈະກັບຄືນມາ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ມີນາເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ບາງສ່ວນຂອງພາກໃຕ້ ແລະພາກເ ໜືອຂອງມາລາວີ ມີທ່າທາງວ່າ ຝົນດັ່ງກ່າວຈະພາໃຫ້ເກີດມີນ້ຳຖ້ວມຕື່ມຂຶ້ນ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA